ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ Christmas ເປັນເທດສະການອັນໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ໃນແຕ່ລະຟ້າລ ະປີ ກ່ອນວັນຄຣິສມາສ 25 ທັນວາ ຊາວຄຣິສຕຽນໃນທຸກຫົນແຫ່ງຂອງໂລກນີ້ ຫ້າງຫາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຈັດບຸນຄຣິສມາສ ນີ້ມີດ້ວຍສ່ວນຕົວ ຊຸມຊົນ ແລະ ທາງສາສະໜາຄຣິສຕຽນເອງ ຄືຜ່ານໂບດຕ່າງໆຂອງສາ ສະໜາຄຣິສຕຽນທີ່ມີຫຼາຍນິກາຍ ດັ່ງ ກາໂຕລິກ ອໍໂຕດັອກ ລູເທີຣັນ ແອງກລິກັນ ແບັບຕິສ ເມໂທດິສ Seventh-day Adventist Exclusive Brethren ເຢໂຮວາ ເປັນຕົ້ນ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ມັນຍັງມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກມາກມາຍ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໃນໂລກນີ້ມີຄົນເ ຄົາລົບນັບຖືສາສະໜາເຢຊູ ຄືຄຣິສຕຽນ ເຖິງປະມານ 2,000 ລ້ານຄົນ ໃນນີ້ມີດ້ວຍຄົນລາວ ແລະ ຊົນເຜົ່າຂອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວດ້ວຍ ດັ່ງ ມົ້ງ ແມ້ວ ຢ້າວ ມູເຊີ ຂ້າ ໄທດຳ ຫຼື ແລນອື່ນ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຊຸມຊົນຊາວ ລາວຈຳນວນໜຶ່ງກໍເຄົາລົບນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາສະໜາກາໂຕລິກ ແລະ ແບັບຕິສ ຫັນໄປເວົ້າກ່ຽວກັບບຸນຄຣິສມາສ ແມ່ນວ່າມັນກໍຖືກປະພຶດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ສືບຕໍ່ກັນມາໂດຍວິທີກາ ນຕ່າງໆ ອັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເຕີບ ນີ້ກໍຍ້ອນທີ່ວ່າຄຣິສມາສ ເປັນພິທີອັນໜຶ່ງຂອງຊາວຄຣິສຕຽນຂອງທົ່ວໂລກນີ້ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ສຳລັບສາສະໜາຄຣິສຕຽນແບັບຕິສແລ້ວ ມີທ່ານພະອາຈານ ຕັກ ສິ ລິວົງ ເປັນຜູ້ນຳພາ ຄືເປັນປາສເຕີ ປາສເຕີ ຖ້າຈະແປເປັນພາສາລາວແລ້ວ ແມ່ນວ່າແປໄດ້ຍາກ ຫຼື ຄົງຈະບໍ່ໄດ້ ສຳລັບພາສາໄທ ຂະເໝນ ຫວຽດນາມ ຝຣັ່ງເສດ ກໍຮຽກວ່າປາສເຕີ ຕ່າງແຕ່ສຳນຽງຊື່ໆ ພາສາລ າວເຮົານັ້ນ ກະວ່າປາສເຕີດ້ວຍ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ກ່ຽວກັບຄຣິສມາສ ແລະ ສາສະໜາຄຣິສຕຽນແບັບຕິສ ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດອັນເລີດລ້ຳທີ່ໄດ້ສຳພາດທ່ານພະອາຈານ ຕັກ ສິລິວົງ ຂອງຂົງແຄວ້ນຊິດນີ ປະເທດອົ ດສະເຕຣເລຍວ່າ ທ່ານອາຈານ ຕັກ ສິລິວົງ ຂໍໃຫ້ອາຈານໂປດກະລຸນາແນະນຳຕົວ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບ ອ່າ ເລື່ອງວັດເລື່ອງວາ ຫຼືວ່າສາສະໜາ ຫຼືວ່າຄຣິສມາສໄດ້ບໍ່ເນາະ ເປັນອາຈານຢູ່ໃນໂບດ ເອີ Cabramatta ໂອ້ ຊາວສອງປີ ແລ້ວກໍໄປຕັ້ງອີກ ໂບດໃໝ່ອີກຢູ່ທາງ Campbelltown ອ່າ ໄດ້ສິບ ສິບເອັດປີນີ້ແຫຼະ ອັນຄຳທີ່ວ່າ Pastor ນີ້ ພາສາລາວຮຽກວ່າຈັ່ງໃດເນາະ ເພິ່ນເຮົາວ່າສິດຍາພິບານ ຄັນຊິທຽບກັບສາສະໜາພຸດລະ ແມ່ນເຈົ້າອາວາ ດບໍ່ ຫຼືວ່ານະ ພະສັງຄະລາດ ເອີ ອັນນີ້ຄືຊິແມ່ນ ແມ່ນເຈົ້າອາວາດຫັ້ນແຫຼະ ໂອ້ ເຈົ້າອາວາດເນາະ ອັນກ່ຽວກັບທ່ານທີ່ວ່າເປັນເຈົ້າອາວາດວັດສາສະໜາຄຣິສຕຽນຊະນິດໜຶ່ງນີ້ນະ ແມ່ນໆ ສາສະໜາຫຍັງເນາະ ເອີ ສາສະໜາຄຣິສຕຽນນີ້ ມັນກະ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວກະແມ່ນ ອ່າ ມັນມີຫຼາຍນິກາຍ ແຕ່ວ່າບ່ອນຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ນີ້ ມັນເຂົາຮ້ອງວ່າ Baptist ພາສາລາວມີບໍ່ Baptist ແປໄດ້ບໍ່ເນາະ Baptist ນີ້ ອ່າ ຄືທີ່ເວົ້າແລ້ວເປັນນິກາຍນະ ເປັນນິກາຍບັ ບຕິສ ໂອ້ ແປວ່າຊື່ ຊື່ ຊື່ແບັບຕິສ ບໍ່ ບໍ່ມີແປເປັນພາສາລາວວ່າຊັ້ນຕິເນາະ ບໍ່ມີແປເປັນພາສາລາວ ຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ຢູ່ທີ່ວ່າຖະໜົນປະນົມເປັນ ມັນອອກຈາກຖະໜົນເຈົ້າອະນຸ ແລ້ວໄປສຸດຢູ່ຕຳກຳແພງອັນ ກະຊວ ງປ້ອງກັນປະເທດເກົ່າ ຢູ່ຂ້າງເດີ່ນສະຕາດຫັ້ນນະ ແລ້ວມັນມີວັດສາສະໜາແບັບຕິສຢູ່ຫັ້ນ ຢູ່ວຽງຈັນຫັ້ນກໍ ໃນສະໄໝຫົກສິບເຈັດສິບນະ ດຽວນີ້ກໍຍັງ ຍັງຢູ່ບໍ່ ໄດ້ຍິນແຕ່ວ່າດຽວນີ້ບັບຕິສກໍມີຫຼາຍແລ້ວຢູ່ເມືອງລາ ວ ໂອ້ ມີຫຼາຍປານໃດເນາະ ເອີ ມີ ມີຫຼາຍ ມີຫຼາຍໂບດຂຶ້ນ ແລ້ວກໍມີ ອ່າ ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຮັກແພງຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ຄືດັອກເຕີ ຄຳພອນ ກຸດທະປັນຍານີ້ ເພິ່ນກໍເປັນ ອ່າ ເຈົ້າອະທິການໃຫຍ່ ຫຼືວ່າເປັນ pastor ສຳລັບອັນ ອ່າ ດູແລ ຄຣິສຕະຈັກທັງໝົດຢູ່ໃນປະເທດລາວຫັ້ນ ແລ້ວກ່ຽວ ກ່ຽວກັບສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ນິກາຍແບັບຕິສນີ້ນະ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວມັນກໍມີກາໂຕລິກເນາະ ແລ້ວກໍມີຫຼາຍອັນວ່າຊັ້ນເຖາະ ແບັບຕິສນີ້ມັນແຕກຕ່າງກັບກາໂຕ ລິກ ຫຼືວ່າອັນ ພະຍານພະເຢໂຫວາ ອ່າ ທີ່ເຂົ້າໃຈນີ້ກໍຄືວ່າມີ ພວກເຂົາທີ່ອອກຈາກອັນ ກະແມ່ນ ອ່າ ກາໂຕລິກ ກາໂຕລິກນີ້ເຂົາເຈົ້າກໍ ເພິ່ນຮ້ອງວ່າຄຸນພໍ່ ຫຼືວ່າ Father ເປັນຫຼັກ ເປັນຫຼັກເຄົ້າສຳລັບບັນດາຄວາມເຊື່ອເ ນາະ ແມ່ນ ເພິ່ນ ກາໂຕລິກນີ້ ເພິ່ນເຊື່ອ ເພິ່ນເລັ່ງໃສ່ເລື່ອງອັນ ມາຣີຢາ ເພິ່ນຫຼາຍ ຜູ້ເປັນມານດາຂອງແມ່ພະເຢຊູນີ້ ແຕ່ວ່າພວກເຮົານີ້ ບັບຕິສນີ້ ເຮົາເຊື່ອໃນພະເຢຊູຫຼາຍ ແຕ່ວ່າແມ່ນ ມານດາເຮົາກໍນັບຖື ແຕ່ ວ່າເລື່ອງເຊື່ອແທ້ ເຮົາເຊື່ອວ່າພະເຢຊູນີ້ເປັນພະເຈົ້າ ສະເດັດ ສະເດັດລົງມາເກີດ ເພື່ອໄຖ່ແທນບາບມະນຸດຊາດທັງຫຼາຍເນາະ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອວາງໃຈໃນພະອົງນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ ແລະ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ ອງສາສະໜາຄຣິສຕຽນນີ້ນະ ຄືທ່ານເວົ້າແລ້ວ ມັນມີຫຼາຍນິກາຍ ຍົກຕົວຢ່າງ ແບັບຕິສ ກາໂຕລິກ ໂປຣເຕສຕັນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ມັນກະເກີດມາຈາກບ່ອນດຽວ ອັນດຽວວ່າຊັ້ນເຖາະ ເໝືອນດັ່ງສາສະໜາ ພຸດຫັ້ນລະ ເກີດອອກມາບ່ອນດຽວ ແລ້ວກະຂະຫຍາຍໂຕໄປເປັນຫຼາຍນິກາຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລະ ເລື່ອງນິກາຍສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ທີ່ວ່າມີດັ່ງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມື້ກີ້ ແມ່ນວ່າຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ມັນມີຄວາມແຕກແຍ ກກັນ ມັນຈັ່ງກັບກາຍເປັນຫຼາຍນິກາຍບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດເນາະ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ແຕກແຍກ ລະພວກ ອ່າ ສາສະໜານີ້ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍແຕກແຍກກັນ ອື ແລ້ວມີແຕ່ວ່າ ຜູ້ໃດມັກນິກາຍໃດ ອື ກະແມ່ນໄປເຊື່ອນິກາຍນັ້ນ ແລ້ວຄ ວາມເຊື່ອຂອງຄົນ ອັນນີ້ເຮົາຮ້ອງວ່າຄວາມເຊື່ອ ອື ເຫັນບໍ່ ເພິ່ນຮ້ອງວ່າພະຄຸນຊ້ອນພະຄຸນ ແປວ່າພະເຈົ້າປະທານພະບັນຍັດ 10 ປະການໃຫ້ແກ່ໂມເຊ ແຕ່ວ່າພະເຢຊູນີ້ ເພິ່ນໃຫ້ປະທານຄວາມລອດແກ່ ແກ່ມະ ນຸດທຸກຄົນນີ້ດ້ວຍພະຄຸນເນາະ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວນະ ແບັບຕິສນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈປານໃດ ທີ່ວ່າເຊື່ອໝັ້ນໄປໃນໂຕຂອງ ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພະເຢຊູວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າໃນດ້ານພາກປະຕິບັດນີ້ ມັນ ມັນ ມັນແຕກ ຕ່າງກັບສາສະໜາຄຣິສຕຽນອື່ນບໍ່ ແບັບຕິສນີ້ນະ ທຽບ ອ່າ ກາໂຕລິກ ຫຼືວ່າໂປຣເຕສຕັນ ຫຼືວ່າສາສະໜາເຢຊູອື່ນຫັ້ນນະ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ ທຸກໆວັນທິດນີ້ ສາສະໜາແບັບຕິສນີ້ຕ້ອງໄ ປໂບດ ແລ້ວຫຼັງຈາກໂບດຫັ້ນ ກະເດັກເລັກເດັກນ້ອຍກໍຕ້ອງໄປ Sunday School ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນ ອັນ ອັນນີ້ ມັນ ມັນແຕກຕ່າງກັນບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຕ່າງ ບໍ່ຕ່າງ ບໍ່ຕ່າງ ທຳມະດາຕາມຫຼັກການແລ້ວຫັ້ນເນາະ ທຸກໆ ທຸກໆນິກາຍ ທຸກໆຄວາມເຊື່ອ ໃນ ໃນຝ່າຍພະເຢຊູນີ້ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນທຸກໆອາທິດຕ້ອງໄດ້ໄປໂບດ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ເຂົາຮ້ອງວ່າຊັນເດສະຄູນ ຊັນເດສະຄູນກໍຕ້ອງໄປຝຶກໄປແອບ ເພາະວ່າເລື່ອງເດັກນ້ອຍນີ້ມັນສຳຄັນຫຼາຍວ່າ ອ່າ ຄືວ່າເຮົາ ສິຝຶກສິແອບສິສອນໃຫ້ຂະເຈົ້າ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງພະເຢຊູນີ້ແມ່ນ ເລື່ອງພະເຈົ້ານີ້ ເລື່ອງພະເຈົ້ານີ້ຫຼາຍ ຫຼາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໆ ນິກາຍອື່ນກໍຄືກັນ ຂະເຈົ້າກໍຕ້ອງເລັງໃສ່ຕົວນີ້ສາກ່ອນ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງຄຳພີສ າສະໜາຄຣິສຕຽນ ຫຼືວ່າແບບຕິດກໍດີ ຈັ່ງຊີ້ Bible ນີ້ນະ ອືມ ຂ້າພະເຈົ້າຊາບວ່າມັນມີອັນເກົ່າອັນໃໝ່ນີ້ ມັນແຕກຕ່າງຫຍັງກັນເນາະ ອໍ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ຕ່າງຫຍັງ ຄືວ່າສາສະໜາ ອ່າ ຫຼືວ່າພະຄຳພີເດີມນີ້ ຂະເຈົ້າວ່າ ມັນສິມີຢູ່ 39 ເຫຼັ້ມ 39 ເຫຼັ້ມນີ້ກະແມ່ນຫຼາຍຄົນຂຽນເນາະ ແຕ່ວ່າທ່ານໂມເຊ ຜູ້ເປັນຫຼັກໃນຂຽນສາສະໜານີ້ ກະມີຢູ່ 5 ເຫຼັ້ມ ຄືວ່າເພິ່ນຂຽນວ່າ ປະຖົມມະການ ອົບພະຍົບ ລະບຽບເລວີ ຈົດເຊັນບັນຊີ ພະບັນຍັດ 2 ເພິ່ນ ເພິ່ນຮອ ດນີ້ ແລ້ວຕໍ່ມາກະມີຜູ້ປະກາດພະທຳ ມີພວກຟາຣິຊາຍ ສະດູກາຍ ຂຽນຕື່ມອີກມາ ກະລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນພະເຈົ້າເປັນຜູ້ບັນດົນໃຈທັງໝົດ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ທີ່ຄິດຂຽນຄິດອ່ານເອົາອອກດ້ວຍຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເນາະ ອັນນີ້ແ ມ່ນເປັນການຊົງບັນດົນໃຈເນາະ ໂອ້ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ຊາບເນາະວ່າສາສະໜາແບບຕິດນີ້ມີ ມີຄຳພີ ຫຼືວ່າ Bible ເປັນພາສາລາວຫຼືບໍ່ເນາະ ມີແລ້ວບໍ່ ມີໆ ຢູ່ນຳຂ້າພະເຈົ້ານີ້ມີຫຼາຍ ເພາະວ່າຂ້າ ຂ້າພະ ເຈົ້ານີ້ມີຫົວໜຶ່ງຢູ່ນີ້ ແມ່ນສາສະໜາກາໂຕລິກ ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເກັບໄວ້ຫຼາຍ 20 ປີ 30 ປີແລ້ວ ເພາະວ່າກໍບໍ່ແມ່ນວ່າສິມາອ່ານໃນ ໜັກໄປດ້ານສາສະໜາດອກ ອ່ານເພື່ອວ່າເລື່ອງສະກົດໄວຍາກອນລາວ ເພາະວ່າ ຄຳພີໄບເບິນພາສາລາວຂອງສາສະໜາກາໂຕລິກນີ້ ເພິ່ນສະກົດໄດ້ດີແທ້ໆ ແລະ ກວດດີຄັກແນ່ ບໍ່ມີຜິດຈັກອັນຈັກໂຕເລີຍນີ້ນະ ແຕ່ວ່າທ່ານມື້ກີ້ນີ້ເວົ້າວ່າ ຄຳພີຂອງສາສະໜາເຢຊູ Baptist ນີ້ກະມີຄືກັນແມ່ນບໍ່ ບໍ່ແມ່ນອັ ນດຽວກັນບໍ່ ອັນດຽວກັນ ມີແຕ່ວ່າຕ່າງແຕ່ ອ່າ ທັງໝົດມັນມີຢູ່ 2,000 ກວ່າພາສານະ ບໍ່ ວ່າອັນທີ່ວ່າສາສະໜາ ອັນນ່າ ຄຳພີສາສະໜາກາໂຕລິກ ກັບຄຳພີສາສະໜາ Bible ນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນອັນດຽວກັນບໍ່ ຫຼືວ່າຄົນລະ ຄົນລະອັນ ອັ ນດຽວກັນ ອັນດຽວ ອັນດຽວກັນ ແລ້ວກ່ຽວ ກ່ຽວກັບສາສະໜາແບບຕິດນີ້ນະ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫດການຕ່າງໆ ຍົກຕົວຢ່າງ ຄຣິສມາສນີ້ ມັນ ມັນແຕກຕ່າງກັບກາໂຕລິກ ໂປຣເຕສແຕນ ຫຼືສາສະໜາເຢຊູອື່ ນໆຫຼືບໍ່ເນາະ ບໍ່ໄດ້ຕ່າງເນາະ ບໍ່ໄດ້ຕ່າງ ເພິ່ນຮ້ອງວ່າຄຣິສມາສນີ້ ເພິ່ນຮ້ອງວ່າການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນກຳເນີດຂອງພະເຢຊູຄຣິດ ພະເຢຊູຄຣິດທີ່ເພິ່ນສະເດັດລົງມາໃນໂລກນີ້ນີ້ ຖ້າຈະເຮົາເວົ້ າແບບສັ້ນໆນະ ກໍມີຢູ່ 3-4 ປະສົງສຳລັບມະນຸດທຸກຄົນ ເພື່ອຈະລອດພົ້ນໄດ້ເນາະ ຄືພະເຢຊູນີ້ ເພິ່ນຮ້ອງວ່າພະເຈົ້າເປັນຄວາມຮັກເນາະ ໄດ້ ໄດ້ສົ່ງພະບຸດຂອງພະອົງລົງມາໃນໂລກນີ້ ເພື່ອທຸກຄົນທີ່ວາງໃຈເຊື່ ອໃນພະບຸດນັ້ນຈະບໍ່ຈິບຫາຍ ແຕ່ໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ ອັນທີສອງມາ ພະເຢຊູນີ້ເປັນແສງສະຫວ່າງສ່ອງເຂົ້າມາໃນໂລກ ເພື່ອເປັນລູກຂອງພະເຈົ້າເນາະ ອັນທີສາມນີ້ຄືວ່າ ພະເຢຊູນີ້ເພິ່ນລົງ ມາບອກມະນຸດ ມາບອກມະນຸດ ມາບອກ ດຽວນີ້ມະນຸດເຮົານີ້ນະ ບໍ່ຮູ້ທາງຊິຈະໄປ ໃຜກໍຮູ້ວ່າແນ່ນອນເກີດມາແລ້ວກໍຕ້ອງຕາຍເນາະ ຕາຍແລ້ວກໍໃຜກໍຢາກໄປສະຫວັນບໍ ຫຼືວ່າຢາກໄປຫຍັງກໍບໍ່ຮູ້ ລາງຄົນກໍລາ ງລັດທິເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ຕາຍໄປແລ້ວກໍຕາຍ ເຂົາເຈົ້າວ່າບໍ່ມີເກີດບໍ່ມີເປັນ ແລ້ວກໍບໍ່ມີສະຫວັນບໍ່ມີນະລົກ ແຕ່ສຳລັບພວກເຮົາບອກວ່າມີສະຫວັນ ແລະ ມີນະລົກ ອັນຂໍຖາມຈັ່ງຊີ້ຊະ ຕັດໆໆຍາວມາເປັນສັ້ນນີ້ນະວ່ າ ຜູ້ໃດທີ່ວ່າເຊື່ອສາສະໜາເຢຊູນີ້ ບໍ່ວ່າ Baptist ກາໂຕລິກ Protestant ຫຼືວ່າອັນໃດກໍຢ່າ ນີ້ແມ່ນວ່າ ຄັນເຮັດບາບໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີຊີວິດຢູ່ ແລ້ວລ້າງບາບ ແລ້ວບາດຕາຍໄປແລ້ວ ຂຶ້ນສະຫວັນໂອໂຕມາຕິກແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ ມັນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພະເຢຊູນີ້ ຊິໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນໝົດທຸກຄົນ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອການພິພາກສານີ້ ເພິ່ນຈະພິພາກສາຄອບຄົວຂອງເພິ່ນສາກ່ອນ ຄືວ່າ ອ່າ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພະເຈົ້ານີ້ ເພິ່ນຮ້ອງວ່າເປັນຄອບຄົວ ຂອງພະເຈົ້າເດ້ ອັນນີ້ມັນເວົ້າແລ້ວມັນກໍເວົ້າຍາວເນາະ ມັນກໍເວົ້າຍາວ ມັນກໍມີເລື່ອງຕໍ່ເລື່ອງ ຄືພະເຢຊູນີ້ເພິ່ນບອກວ່າ ອ່າ ເພິ່ນບອກ ເພິ່ນເວົ້າກັບບັນດາ ອ່າ ນີໂກເດມ ປະທານຂອງສະພາຂອງພວກຢິວວ່ າ ນີໂກເດມສົນໃຈເລື່ອງວ່າພະເຢຊູນີ້ ມັນຍັງແມ່ນໃຜແທ້ ບາດນີ້ເພິ່ນລະ ເວລາກາງຄືນ ແລ້ວເພິ່ນເລີຍໄດ້ໄປ ອັນເອົາຈັ່ງຊີ້ ເພາະວ່າເວລາມັນຈຳກັດນີ້ນະ ມື້ກີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າ ຄັນຜູ້ໃດເຄົາລົບນັບຖື ສາສະໜາເຢຊູ ພະອົງນີ້ກໍແມ່ນວ່າ ບາດຕາຍໄປແລ້ວ ແປວ່າໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນແມ່ນບໍ່ ຈຸດປະສົງກໍແມ່ນຈັ່ງຊັ້ນ ໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນ ເອີ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າ ຄັນໃນເມື່ອທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເຮັດບາບຫຼາຍນີ້ ກໍແປວ່າຮັບສາ ລະພາບລ້າງບາບ ແລ້ວກໍແປວ່າໝົດກຳໝົດເວນ ແລ້ວກໍແປວ່າບັດຕາຍແລ້ວຂຶ້ນສະຫວັນແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ມັນ ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ຄືວ່າໃນເມື່ອເຮົາ ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກເນາະ ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າ ການບາບທີ່ເຮົາເຮັດໄປ ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃ ຈ ໃນເມື່ອເຮົາມາເຊື່ອພະເຢຊູ ແລ້ວເຮົາມາຮຽນແລ້ວຫັ້ນນະ ເຮົາຊິເຂົ້າໃຈວ່າ ໂອ້ ການທີ່ເຮັດມາຫັ້ນ ຜ່ານມາ ມັນເປັນບາບ ມັນເປັນບາບ ມັນອາດຊິມີບາບໜັກໜາ ແລ້ວເຮົາຊິເຮັດແນວໃດຊິແກ້ໄດ້ ຄັນເຮົ າມາເຊື່ອພະເຢຊູແລ້ວ ແປວ່າເຮົາກັບໃຈໃໝ່ ຮັບສິນບັບຕິສະມາ ເຮັດຫຍັງແລ້ວ ກໍແປວ່າຄວາມບາບທັງໝົດນະ ຊີວິດເກົ່າຂອງເຮົານະ ຊິມັນຈຸ່ມຢູ່ໃນນ້ຳຫັ້ນ ເຮົາຟູຂຶ້ນມານີ້ ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຊິໄດ້ຮັບພະວິ ນຍານບໍລິສຸດ ເປັນຊີວິດໃໝ່ ຄັນເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດບາບຕື່ມອີກ ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາກໍໄດ້ພົ້ນ ຫຼືວ່າໄດ້ໄປສະຫວັນກໍວ່າແມ່ນ ຖ້າວ່າເຈົ້າຍັງມາເຮັດຢູ່ ອັນ ອັນນັ້ນມັນກໍເລື່ອງຂອງເຈົ້າອັນນັ້ນ ແຕ່ວ່າເວລາເຈົ້າຕາ ຍໄປແລ້ວ ມັນໄປຊິພິພາກສາເຈົ້າ ກໍແມ່ນເຈົ້າເອງຊິເປັນຜູ້ລາຍງານວ່າ ເວລາຄົນເຮົາເກີດມາໃນ ໃນຊາດເປັນມະນຸດຢູ່ນະ ແລ້ວຄົນເຮົາໄດ້ເຮັດອັນນັ້ນໆໆ ມັນບໍ່ມີໃຜຊິໄປລາຍງານເຈົ້າ ມີແຕ່ວ່າເຈົ້າເ ອງລາຍງານ ເຈົ້າເອງເວົ້າເອງ ແລ້ວຊື່ເຈົ້າຊິຕົກຢູ່ໃສ ຄັນຖ້າວ່າຊື່ເຈົ້າຢູ່ໃນບັນຊີແຫ່ງຊີວິດ ເຈົ້າກໍໄດ້ໄປສະຫວັນ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີຊື່ຢູ່ຫັ້ນ ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໄປ ອັນນັ້ນມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ຄັນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນ ໄດ້ໄປໃສລະ ເຮົາ ເຮົາບໍ່ຮູ້ ອັນນັ້ນເຮົາບໍ່ຮູ້ ເພິ່ນບອກວ່າມີແຕ່ສະຫວັນ ແປວ່າສາສະໜາ ຄືສາສະໜາພຸດນີ້ ເຮັດບາບຫຼາຍກໍແປວ່າໄປໃຊ້ໂທດກຳກ່ອນ ໄປນະລົກກ່ອນເດ້ ແລ້ວຈັ່ງໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນ ແປວ່າສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ນີ້ ແປວ່າມີແຕ່ສະຫວັນແມ່ນບໍ່ ນະລົກກໍມີ ຖ້າເຈົ້າ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ ບໍ່ມີຊື່ໄປສະຫວັນ ເຈົ້າກໍໄປຕົກນະລົກທໍ່ນັ້ນນະ ແລ້ວ ແລ້ວເຮັດຈັ່ງໃດຊິອອກຈາກນະລົກໄປສະຫວັນໄດ້ ອ່າ ຈົນກວ່າວັນພິພາກສາ ຂໍໆຖາມຈັ່ງຊີ້ຊະວ່ າ ກ່ຽວກັບເລື່ອງບຸນນີ້ນະ Christmas ນີ້ນະ Noel ນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນມີຈິງບໍ່ທ່ານ ມີ ການມີນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າເພິ່ນສັ່ງ ເພິ່ນສັ່ງວ່າຈະຕ້ອງເຮັດຈັ່ງຊັ້ນເຮັດຈັ່ງຊີ້ ພະເຢຊູເວລາເພິ່ນສິ້ນພະຊົນໄປແລ້ວ 3 ວັນ ເພິ່ນຄືນພະຊົນມາ ແລ້ວ ມາຢູ່ກັບມະນຸດອີກ 40 ວັນ ເພິ່ນໃຫ້ຕັ້ງ ຕັ້ງໃຫ້ ສັນຍາບັດຕ່າງໆ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແລ້ວເພິ່ນສະເດັດຂຶ້ນເມືອສູ່ສະຫວັນ ແລະ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ບອກວ່າຍາມນັ້ນເຮັດຈັ່ງຊັ້ນເດີ ຍາມນີ້ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ບອກ ມີແຕ່ວ່າໃຫ້ຖືຮັກສ າຂໍ້ຄຳສັ່ງຂອງເຮົາ ພະສັນຍາໃໝ່ຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ເພິ່ນບອກ ແຕ່ວ່າຄົນມະນຸດເຮົານີ້ນະ ເພື່ອເສີມສ້າງພະກາຍຂອງເພິ່ນໃຫ້ຈະເລີນຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສັກສີຂອງເພິ່ນນັ້ນຈະເລີນຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນນັ້ນ ມີຄວາມເ ຂົ້າໃຈ ມີຄວາມເຊື່ອຂຶ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ທຸກຄົນຢາກ ອາ ມີຄວາມປະສົງຢາກໃຫ້ຈະ ທຸກຄົນນັ້ນໄດ້ພົ້ນນຳກັນເນາະ ໃນເມື່ອເຂົາມາພົບແລ້ວນະ ເຂົາມາພົບແລ້ວ ເຂົາຢາກໃຫ້ຜູ້ອື່ນມາພົບອີກ ເພື່ອຢາກໃຫ້ມີຄວ າມພົ້ນນຳກັນ ຢາກໃຫ້ເປັນນ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນເນາະ ເພື່ອຈະໃຫ້ຊີວິດນັ້ນຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໄປ ແລະ ກໍໃຫ້ກຽດສັກສີຂອງພະເຢຊູ ຂອງພະເຈົ້ານີ້ໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງຢູ່ໃນໂລກນີ້ຕໍ່ໄປ ຄັນເວົ້າຈັ່ງຊີ້ເນາະ ທ່ ານພະອາຈານ ອັນນະ ກ່ຽວກັບ Christmas ນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າມີການທີ່ວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ແລະ ຜົນສຸດທ້າຍກໍເລີຍວ່າມາປະຊຸມ ມາປຶກສາຫາລືກັນ ກໍເລີຍວ່າເອົາວັນທີ 25 ທັນວານະ ມັນ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ ງຊັ້ນ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າບາງ ບາງ ຄື ຄືພວກຢູດານີ້ ເຂົາກໍ ເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ເອົາວັນທີ 25 ແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ມາຖືຕົວນີ້ເນາະ ທາງຢູໂຣບເພິ່ນເອົາຊີ້ລະ ພວກເຮົານະ

ເພິ່ນບອກສອນວ່າ ວັນທີ 25 ນີ້ກໍພະເຢຊູ ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າເພິ່ນຊິລົງມາ ລະຄັນວ່າຕ້ອງການຫຍັງກະຂໍ ໃຫ້ຂໍໄວ້ກ່ອນ ລະເພິ່ນຊິເອົາຂອງຂວັນມາໃຫ້ ລະກໍເອົາມາຍັດໃສ່ເກີບຢູ່ກ້ອງກົກແປກ ກົກສະແປງຫັ້ນນະ ບັ ດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມັນເດັກນ້ອຍຂີ້ດື້ແດ່ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍມາຈອບເບິ່ງ ນອນຢູ່ກ້ອງຕຽງຫັ້ນ ຈອບເບິ່ງລະ ເພິ່ນລະລົງມາ ລະເຫັນເອົາຂອງຂວັນມາຍັດໃສ່ຫັ້ນນະ ຂ້າພະເຈົ້າໂລດເວົ້າວ່າ ໂອຍ ຂີ້ຕົວະ ບໍ່ແ ມ່ນພະເຢຊູ ບໍ່ແມ່ນພະອົງໃດ ແມ່ນ ແມ່ນເຈົ້າຫັ້ນເອົາມາໃສ່ ເຫັນແທ້ໆ ວ່າຊີ້ ອັນນີ້ນີ້ ເດີມໆລະມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ມັນເປັນຄຳອຸປະມາຊື່ໆ ອັນ ກ່ຽວ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສາສະໜາອີກນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ອັນ ນີ້ກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈເນາະ ທີ່ວ່າພະເຢຊູນີ້ເພິ່ນຖືກນຳໄປຕອກໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ ລະກະ ເອີ ທະຫານໂຣມັນຫັ້ນເອົາ ເອົາ ເອົາຫອກແທງໃສ່ຕັບ ລະກະຕາຍຢ່າງທໍລະມານ ແລ້ວເພິ່ນກໍໄປເກີດໃໝ່ ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສະໄໝໃໝ່ນີ້ ຂ່າວກະດົນແລະ ຢູ່ທີ່ປະເທດອິດສະຣາແອນ ຄົ້ນພົບເຫັນບ່ອນທີ່ວ່າຝັງສົບເພິ່ນຫັ້ນນະ ແລ້ວກໍກະດູກກະດ້ຽວກໍມີນີ້ ອັນນີ້ຖືກຢັ້ງຢືນວ່າແມ່ນຂອງພະເຢຊູຫຼືບໍ່ນໍ ອັນນີ້ບໍ່ແມ່ນດອກ ຢູ່ໃນພະຄຳພີບໍ່ມີ ເວ ລາເພິ່ນຄືນມາ ເພິ່ນຄືນ ເພິ່ນສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນ ແລ້ວອັກຄະສາວົກຂອງເພິ່ນກໍເຫັນ ຫຼາຍຄົນກໍເຫັນ ເປັນສີ່ຫ້າຮ້ອຍຄົນເນາະ ເຫັນເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນເມືອ ອັນນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນໃນພະຄຳພີ ເພາະວ່າເລື່ອງຂຽນ ນີ້ນະ ເລື່ອງຂຽນໃໝ່ຂຽນເກົ່ານີ້ ເຮົາຕ້ອງເຊື່ອວ່າ ອັນໃດເປັນຂອງແທ້ ອັນໃດບໍ່ເປັນຂອງແທ້ ເຮົາຕ້ອງເຊື່ອວ່າຜູ້ທີ່ເຫັນແລ້ວເຂົາເຈົ້າຂຽນອອກມາ ອັນນັ້ນເຮົາຈະບໍ່ເຊື່ອເນາະ ສາສະໜາກາໂຕລິກລະມື້ ຄຣິສມາສນັ້ນກໍຕອນດຶກໆນະ ໄປໂບດເລີກມາລະ ບັດນີ້ກັບມາບ້ານລະມາກິນເຂົ້າ ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ Réveillon ຫັ້ນນະ ອັນນີ້ເປັນຫຍັງຈັ່ງເຮັດຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ເອີ ກາໂຕລິກນີ້ ເຮົາກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈນຳເຂົາເຈົ້າປານໃດ ເພ າະວ່າພິທີເຂົາເຈົ້າກໍຕ່າງໆກັນ ຄັນຊັ້ນແບັບຕິດນີ້ ໄປໂບດມາແລ້ວກໍມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງຫຍັງບໍ່ ບໍ່ ໄປໂບດມາແລ້ວກິນເຂົ້າກິນນ້ຳແລ້ວກໍມັນມາເຮືອນ ແລ້ວກໍທຳມະດາ ບໍ່ມີຫຍັງ ອື ມາ ມາເປີດໃຫ້ເດັກນ້ອ ຍເປີດຂອງຂວັນແມ່ນບໍ່ ເອີ ມາ ມາເປີດຂອງຂວັນ ເຈົ້າວ່າໃຫ້ຂອງຂວັນໃນມື້ນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າພະເຢຊູນັ້ນເປັນຜູ້ໃຫ້ ແລະເຮົາ ເວລານັ້ນເຮົາກໍຕ້ອງໃຫ້ ເພິ່ນຮ້ອງວ່າຜູ້ໃຫ້ດີກວ່າຜູ້ຮັບ ປຽບ ປຽບສະເໝືອນ ວ່າໃຫ້ທານວ່າຊັ້ນຕົວເນາະ ເອີ ໃຫ້ທານ ໃຫ້ທານ ກໍບໍ່ແມ່ນໃຫ້ທານ ເລື່ອງທີ່ວ່າເຮັດກົກຊາແປັງ ຫຼືວ່າກົກອັນໂນແອນນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຊາບວ່າມັນ ມັນບໍ່ຄືກັນໃດ໋ແມ່ນບໍ່ ອັນນັ້ນມັນເປັນຄວາມໝາຍຊື່ໆ ອັນນັ້ນນ ະ ມັນເປັນຄວາມໝາຍ ເປັນຄວາມໝາຍວ່າ ເອີ ລະດູນີ້ມັນເປັນລະດູທີ່ເປັນລະດູໜາວ ແລ້ວກໍພະເຢຊູລົງ ສະເດັດລົງມາເກີດກໍແມ່ນລະດູນີ້ ແລ້ວກໍເຮັດເປັນກົກຊາແປັງ ກົກຫຍັງ ແລ້ວກໍຕິດດອກຂຶ້ນ ດອກໄຟ ບໍ່ແ ມ່ນຫຍັງ ອັນນັ້ນນະ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສະຫງ່າລາສີຊື່ໆ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ຢູ່ໃນ Bible ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ບອກ ກໍ ກໍແປວ່າແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຄົນແຕ່ງຂຶ້ນມາເອງເນາະ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊາບນີ້ ບາງປະເທດນີ້ແທນ ທີ່ສິເອົາອັນນະ ກົກໄມ້ແປກຫັ້ນມາຕັ້ງແລ້ວກໍເອ້ ບໍ່ໃດ໋ ຫ້ອຍເທິງ ຫ້ອຍເທິງເພດານລົງມາໃດ໋ ເອົາ ເອົາ ເອົາກົກຂຶ້ນເອົາປາຍລົງໃດ໋ ແລ້ວກໍເອ້ ຊັ້ນນະ ມັນ ມັນກໍແປວ່າເປັນຄົນວາດແຕ່ງຂຶ້ນມາເອງເນາະ ແລ ະກໍສິແມ່ນເປັນຄົນວາດແຕ່ງຂຶ້ນມາເອງ ຄວາມໝາຍມັນມີຄວາມກ່ຽວພັນໄປຮອດສາສະໜາຫຼືບໍ່ ມັນກໍມີສ່ວນ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ດຽວນີ້ມັນ ຄົນເຮົານີ້ກໍປະດິດຄິດສ້າງເປັນຫຼາຍແນວເນາະ ແຕ່ວ່າພວກພໍ່ຄ້າເຂົາກໍ ວ່າ Christmas sale ເຂົາເຈົ້າກໍເອ້ ເຂົາເຈົ້າກໍຫຍັງຂຶ້ນ Christmas sale ອັນນັ້ນມັນກໍເປັນເລື່ອງໂກແມັກຂອງເຂົາແມ່ນບໍ່ ອືມ ມານີ້ພວກເຮົາສົມໂພດ Christmas Day ຫຼືວ່າ Merry Christmas ນີ້ ມັນບໍ່ຄືກັນເດ ການເຮັດມັນບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ວ່າຄວາມເວົ້າມັນອາດສິຄືກັນ ແຕ່ວ່າການເຮັດບໍ່ຄືກັນເນາະ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບບຸນ Christmas ປີນີ້ນະ 2020 ນີ້ນະ ທັນວາ 25 ນີ້ນະ ພວກທ່ານທັງຫຼາຍ ໂດຍທີ່ວ່າມີພະອາຈານເປັນຜູ້ນຳພານີ້ ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຈັດພິທີຫຍັງບໍ່ເນາະ ກະມີ ມີ ແຕ່ວ່າເນ່ຍ ລະຫວ່ າງນີ້ນີ້ ບ້ານເມືອງເຮົາເປັນຈັ່ງຊີ້ ແລະກະມີພະຍາດໂລຄາຈັ່ງຊີ້ ກໍສິໄດ້ເຮັດແບບເບົາບາງເນາະ ບາງ ອ່າ ບາງຄອບຄົວກໍເຮັດຢູ່ບ້ານ ບາງຄອບ ອ່າ ໂບດກໍແມ່ນໄປເຮັດກໍແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຄົນຫຼາຍເນາະ ແຕ່ວ່າ ສຳລັບໂບດຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ອ່າ ວັນທີ 25 ນີ້ກໍໄດ້ເຮັດຄືກັນ ແຕ່ວ່າຫາກບໍ່ໄດ້ເຮັດຢູ່ໃນໂບດ ແມ່ນເຮັດຢູ່ບ້ານ ແລະກໍເອົາແຕ່ລູກແຕ່ຫຼານ ແລະກໍມີຫຼາຍໆຄອບຄົວກໍສັ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າວ່າ ໃຫ້ເຈົ້າເຮັດຢູ່ບ້ານເດີ້ ແຕ່ວ່ າບໍ່ໄດ້ເຮັດແບບຄືແຕ່ປີທີ່ຜ່ານມາ ເພາະວ່າອີງໃສ່ພະຍາດໂລຄານີ້ ທາງລັດຖະບານເພິ່ນກໍບໍ່ໃຫ້ມີຊຸມຊົນຫຼາຍເນາະ ເປັນອັນວ່າການສຳພາດນີ້ກະມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ ແລະກະໃຫ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼ າຍຢ່າງທີ່ເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈນີ້ ກະຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳອາຈານຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າກະລຸນາສະຫຼະເວລາໃຫ້ສຳພາດນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍ ຂໍ ຍັງຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເນາະ ພະເຢຊູນີ້ເປັນຄວາມຮັກໄ ດ້ສ່ອງສະຫວ່າງເຂົ້າມາໃນໂລກ ແລະກະເປັນແສງສະຫວ່າງ ແລະກະເປັນ ເປັນທາງພົ້ນ ຄືວ່າເປັນທາງໄປສູ່ ໄປສູ່ສະຫວັນກໍວ່າແມ່ນເນາະ ເພິ່ນມາບອກ ເພາະສະນັ້ນອັນນີ້ນີ້ ແປວ່າຖ້າຜູ້ໃດໄດ້ຟັງຄຳນີ້ ໄ ດ້ຟັງຄຳວ່າ Merry Christmas ຫຼືວ່າ Christmas Day ນີ້ ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າໄດ້ອວຍພະພອນພີ່ນ້ອງທຸກຜູ້ທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າທັງລາວແລະຕ່າງປະເທດ ທຸກຄົນຢູ່ໃນໂລກອັນນີ້ ປະຊາຊົນລາວທັງຢູ່ໃນ ແລະ ນອກປະເທດນີ້ ຂໍໃຫ້ໄດ້ຮັບພະພອນອັນນີ້ ຂໍໃຫ້ ໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຍືນຍາວນານຕະຫຼອດການຢູ່ໃນໂລກອັນນີ້ ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າໄດ້ເສີມສ້າງຊີວິດ ແລ້ວກະໄດ້ຊຳລະສະສາງພະຍາດໂລຄາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໂລກອັນນີ້ ອັນນີ້ນັບແຕ່ ອ່າ ຄຣິດສະມາດນີ້ໄປ ລະ ຂໍໃຫ້ພະ ຍາດໂລຄາອັນນີ້ໄດ້ຫາຍອອກຈາກໂລກອັນນີ້ ບໍ່ໃຫ້ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນອີກ ສາທຸ ຂໍພະເຈົ້າໄດ້ອວຍພະພອນພີ່ນ້ອງ ທຸກຜູ້ທຸກຄົນ ໃນພະນາມພະມະຫາເຢຊູຄຣິດເຈົ້າເນາະ ອາແມນ ເອີ ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆ ທ່ານພະອ າຈານ ຂໍລາກ່ອນ ບາຍບາຍ ອາແມນ ອາແມນ SBS Lao ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook